اي عزيز، اي طاقت وارا، اي سگهارا، وزير جي بادشاهه جي پوء جيڪو ڪم ڪرڻ وارا مصر جي قالوا يا ايها العزيز ان له هن جو هن جو پي جيڪو آهي ان له له هن جي لاء آهي معنيٰ هن جو آهي معنيٰ هن جو پي جيڪو آهي ان له ابا شيخا ڪبيرا پيء آهي هن جو تمام سخت پوڙهو شيخ آهي ڪبير آهي شيخ معنيٰ پوڙهو ۽ وڏي عمر وارو ڪبير وڏي عمر وارو آهي وڏو آهي پوڙهو آهي وڏو آهي وڏو آهي پوڙهو آهي شيخا ڪبير آهي حضرت ابراهيم عليه السلام جي گهر واري چيو ته منهنجو پيء منهنجو مڙس جيڪو آهي سو شيخ آهي پوڙهو آهي سمجهو اهڙي نموني سان زڪريا عليه السلام پوڙهو ٿي ويو پوڙهو هي پوڙهو هي پوڙهو حضرت يعقوب عليه السلام

قال، حضرت يوسف عليه السلام ٿو چوي ته قال معاذ الله، الله جي پناهه ٿو گهران، الله جي عياذ بالله، الله جي مدد، عياذ، معاذ، معاذ بالله، معاذ ماڻهو نالو به رکندا آهن، قال معاذ الله،

اها به اسان کي جنهن کان هٿ آئي آهي ان کان سواء ڪنهن اسين ٻئي کي پڪڙيون مطلب انهي اونهي جي ڪنهن ڪنداسون اسين متاعنا عنده انا اذا لظالمون ته پوء اسين ظالمن مان ٿي پونداسون هاڻي هتي هڪڙي ڳالهه نقطو ڪڍون ٿا ته هڪڙا ماڻهو آهن پاڻ وٽ يا ان وقت به مطلب ته حضرت يوسف عليه السلام جا ڀائر جيڪي آهن سي چوندا ته ٻيا ظالم آهن پر اسين جيڪي هت سٿ موچار آهيون، اسان هن زماني ۾ به اهڙا ماڻهو آهن، چيو ته ٻيا ظالم آهن، ٻيا مجرم آهن، ٻيا گنهگار آهن، اسين ته پاڪ آهيون نه، پاڻ ڏي پاڪائي، الله تعاليٰ سون پيو ته الله تعاليٰ فرمايو ته پنهنجو لا تزڪوا يا تزڪوا ڇا انفسڪم پنهنجي پاڻ کي پاڪ نه چئو، پنهنجي پاڻ تي مطلب ته چئو ته اسين ته ان کان مٿي آهيون ۽ حضرت يوسف عليه السلام چيو وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء آئون پنهنجي نفس کي پاڪ نٿو چوان بري نٿو چوان پر نفس جيڪو آهي سو ته حڪم ٿو ڪري بڇڙائيء ڏانهن ته ماڻهو هتي چوي ته نه آئون ته بڇڙو ٿي نٿو سگهان ڇو جو آئون ته نمازون ٿو پنج ئي پڙهان آئون ته ٽيهه ئي روزا به ٿو رکان آئون ته ائين به ٿو ڪريان ها ته حج هر روز ڪندو آهيان وڃو صبح جو هتي هوندو آهيان شام جو حج تي پهچي ويندو آهيان وري رات جو موٽي ايندو آهيان يا هر سال ويندو آهيان مطلب ته ماڻهو انهيء ڳالهه ۾ پنهنجو آهن ته بس سائين اسين حج ٿا ڪريون اسين هي زڪوات ٿا ڏيون اسين هي ٿا ڪريون انهيء ڪري بس اسين ته پاڪ آهيون هي ٻيا اسان کان سواء ٻيا جيڪي آهن اسان جي اڳيان پويان ڌرتي تي جيڪي گهمن ٿا سي سڀئي جيڪي آهن سي ڪافر آهن سڀئي ظالم آهن سڀئي جيڪي آهن سي مجرم آهن سڀئي گنهگار آهن پر اسين جيڪو آهيون سو پاڪ آهيون سٺا آهيون بس پر هاڻي هي ڀائر جيڪي آهن سي چون ته اسين ظالمن کي ائين سزا ڏيندا آهيون جڏهن چيائون ڀئي ڪهڙي سزا آهي جنهن جي لاء جيڪڏهن توهان پنهنجو ڪوڙا هجو چئي ته اسين ظالمن کي ائين سزا ڏيندا آهيون جو ان کي پنهنجو غلام ڪري رکندا آهيون پنهنجي پاڻ وٽ اهو ڄڻ حضرت يوسف ڀائر ٿا چون حضرت يوسف پاڻ ٿو چئي جيڪڏهن اسين ائين ڪنداسون ته پوء اسين ظالمن مان ٿينداسون ان کان اڳ ۾ به ڏٺوسون ته حضرت يوسف عليه السلام جڏهن حضرت زليخا عليه السلام وٽ هيو ته هن کي چيائين ته پنهنجو قال معاذ الله هن وقت به چيو هئائين انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون هڪڙو ماڻهو ڊڄي ته ڀئي متان آئون ظالمن مان ٿي پوان ظالمن کي الله تعاليٰ فلاح نه ڏيندو آهي ڪاميابي نه ڏيندو آهي سڪسيس نه ڏيندو آهي انهي ڪري آئون متان ظالمن مان ٿي ٿي پوان تنهن ڪري اهو آئون ڪم ڪونه ڪندس. اتي ظالمن مان ٿيڻ جو ڊپ جيڪو آهي انسان کي ولمن خاف مقام ربه جنتان اها ڳالهه ٿي ته مطلب جيڪو خوف ڪري ٿو رکي ٿو متان آئون ظالمن مان متان آئون گنهگارن مان ٿي پوان تنهنڪري آئون ائين نٿو ڪريان وري پنهنجو فرمايو ائين

انا اذا لظالمون هاڻي اها ڳالهه ڪري چڪاسون ڀئي پنهنجو اهڙي نموني سان حضرت يوسف عليه السلام جن انهن کي انڪار ڪيو ته سائين آئون بنيامين کي آئون ڪونه ٿو ڇڏيان هن کي روڪڻو آهي سو هن کي ڀاء ڇو ان جو سبب ڄڻ ظاهر اهو ڏئي ٿو ته ڀئي اسان متاعنا ڪونه چئي ته هي چور آهي هي چئي ٿو اسان جو مال هن وٽ هٿ آيو آهي انهي ڪري جيڪڏهن اسين هن کان سواء ڪنهن ٻئي کي پڪڙيون ته پوء ته اسين ظالم ٿينداسون سمجهو انهي ڪري آئون هن کي ڪونه ٿو ڇڏيان هاڻي اهو مطلب ته ڊرامو اڃا هلي پيو پر هن کي ڳالهه سمجهه ۾ ڪونه ٿي اچي هاڻي هي الڳ ٿا ٿين قرآن شريف جي حساب سان هي ماڻهو ٿورو الڳ پرڀرو پنهنجي پاس پاسيرا ٿي يا اتي ئي پنهنجي منهن هڪ ٻئي سان ڳالهائيندا حضرت يوسف عليه السلام وٽ بيٺا هجن ڀلي يا پنهنجي پاسيرا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا خلصوا خلاصا ٿيا اڪيلا ٿيا پنهنجي منهن تخليو ڪيائون پنهنجو پنهنجي منهن پاڻ ۾ صلاح مشورو ڪيائون. فلما استيئسوا استيئسوا معنيٰ هن کان جڏهن مايوس ٿيا، يعني يوسف عليه السلام جيڪو عزيز مصر ٿي ڏٺائون ماڻهو، انهي کان جڏهن مايوس ٿيا ته ڀئي هتي هن کي ڪو نه ٿو ڇڏي هاڻي هن کي پڪڙي ويٺو آهي معنيٰ هن کي رکيو ويٺو آهي هي هن جو ڀاء آهي تنهن ڪري هن رکيو آهي پاڻ وٽ پر هن هي جڏهن مايوس ٿيا ته ڀئي ڇڏيندو ڪو نه ۽ هاڻي ڇا ڪريون پوء پنهنجي خلصوا خلاصا ٿيا پاسي پاسيرا ٿيا پاسي ٿيا پنهنجي منهن ۽ نجيا نجيا نجيا معنيٰ پنهنجو نجويٰ لفظ ان منجهان نڪري ته پنهنجو جيئن پاڻ ۾ سرٻاٽ ڪجي، پاڻ ۾ هڪ ٻئي سان ڳالهائجي جو ٻيو ڪو نه ٻڌي ان کي نجيا نجيا. اڪيلا ٿيا پاڻ ۾ ۽ صلاح ڪرڻ لڳا. خلاصي پنهنجي منهن صلاح ٿا ڪن هاڻ ڪهڙي ٿا صلاح ڪن.

تقرير ٿا ڪن پاڻ وچ صلاح ٿا ڪن ڀائر ته هاڻي ڏسو ته هي ڳالهه وڏو جيڪو آهي انهن منجهان اهو چئي ٿو قال ڪبيرهم انهن منجهان جيڪو وڏو هو عقل جي لحاظ کان يا عمر جي لحاظ کان جيڪو به هو پر پوء هاڻي هودا جي تقرير تورات ۾ به آهي ته اهو هودا آهي ۽ اسان جا مفسر به چون ٿا ته اهو هودا آهي جو هودا عقل وارو يا هو ان ڪري به جو جڏهن وري حضرت سليمان عليه السلام حضرت دائود عليه السلام اهي جيڪي آهن سي هودا جو اولاد آهن ته بادشاهت انهن وٽ آئي پوء جيڪو تورات وري پوء ٻيهر لکيائون ته پوء وري چون ٿا جو هودا هودا آهي پر هاڻي قرآن شريف ۾ پنهنجو اهو ڪونهي ته نالو ان جو ڪهڙو آهي ڪهڙو نمبر آهي پهريون نمبر آهي ڪي چوٿون نمبر آهي ڪي ڏهون نمبر آهي پندرهون نمبر آهي ڪو ڪونه لکيل آهي قال ڪبيرهم الم تعلموا ڄاڻو ڪون ٿا توهان مطلب ته جيڪو ڪري چڪا آهيو ڄاڻو ڪون ٿا ڇا ته ان اباڪم قد اخذ عليڪم موثقا من الله ته توهان جي توهان جي پيء اباڪم هاڻي ته هتي مطلب ته جڏهن چيو اسان جي پيء جي بدران چوڻ توهان جي پيء يعني هن ٻين کي چوي ٿو اهو وڏو جيڪو آهي توهان جي پيء اسان کان ان اباڪم قد اخذ عليڪم موثقا من الله بيشڪ يعني ضرور قد جو مطلب آهي ته حتمن قد ضرور ان معنيٰ ۾ ته موثق ورتو يعني موثوق ورتو يعني وعدو ورتو توهان کان قسم ورتو توهان کان موثقا من الله الله جو قسم توهان کان ورتو ۽ اهو ياد اٿو پنهنجو اهو ڄاڻو ٿا من الله و من قبل ۽ ۽ اهو اسان وعدو ڪري آيا هئاسون قسم کڻي آيا هئاسون هڪڙي ڳالهه اها و من قبل ما فرطتم في يوسف ۽ ان کان اڳ ۾ به اسين يوسف جي معاملي ۾ افراط جو شڪار ٿياسون يعني افراط ۽ تفريط چئبو آهي معنيٰ گهٽ ڪم ڪرڻ يا هڪڙو افراط معنيٰ وڌ ڪرڻ ۽ تفريط ڪرڻ ٻئي جو معنيٰ گهٽ ۽ وڌ ڪرڻ ڪا ڳالهه کي افراد تفريد ته پنهنجي فارسي جو فارسي ۾ به استعمال ڪندا آهن اردو ۾ سنڌي ۾ به جيڪي وري عربيائزڊ ۽ فرشنائزڊ لفظ استعمال ڪن ٿا گهڻا ماڻهو ته ڀلا گهٽ وڌائي اسان کان ٿي وئي هلي مطلب اها افراد ۽ تفريد جو مطلب آهي ته اسان کان ڪمي ڪوتاهي ٿي وئي هلي اسان ڪري ڪون سگهياسون جو يوسف عليه السلام کي بچايون ها پوء ڳالهه ابتي ٿي وئي هلي جو هاڻي اهو هن کي خبر ڪونه ته اهو ئي ويٺو اٿئي يوسف عليه السلام پوء جي اسان کان گهٽ ڪوتاهي ٿي وئي اسان کان گهٽتائي ٿي وئي ڪمي ٿي وئي سمجهو افراط ٿي وئي هلي فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض پوء چئي ٿو هاڻ آئون اتي هن ڌرتي تان ويندس ڪونه آئون اتي ويهي ويٺو آهيان بس آئون ڪونه ٿو وڃان فلن ابرح الارض هن ڌرتي تان، يعني مصر منجهان آئون ويندس ڪونه، واپس آئون هتي ويٺو آهيان جيستائين ڇا ٿئي، فلن ابرح الارض حتيٰ جيستائين ياذن لي ابي جيستائين مون کي پيء جيڪو آهي اذن نه ڏئي، اجازت نه ڏئي، اتان فرمان نه موڪلي، حڪم نه موڪلي ته بابا هاڻي تون اچ ڀلا، ٺيڪ آهي هاڻي ڀل تون جيسين اهو مون کي اجازت نه ڏيندو تيستائين آئون ڪونه موٽندس. هاء فلن ابرح الارض حتيٰ يأذن لي ابي او يحڪم الله لي يا ڪو الله تعاليٰ منهنجي لاء ڪو حڪم ڪري يعني حڪم ڪري معنيٰ ته يا ته مون کي ماري ڇڏي يا ته مون کي آزاد ڪري ڏي يا جيڪو الله تعاليٰ وٽان حڪم ٿئي انهيء ڳالهه جي معاملي ۾ تيستائين يعني ٻه ڳالهيون آهن يا ته الله وٽان ڪا اهڙي مدد پهچي يا اهڙو ڪو حڪم ٿئي يا آئون مري وڃان هليو تيستائين آئون ويٺو آهيان هتي اچان ڪونه هلان ڪونه ٿو توهان سان گڏجي تهين ڀلي هاڻ وڃو اهو سامان وامان جيڪو هن ٻين کي رکيو ڪونه چي بابا هي ڏهه جيڪي آهن تهين ڀلي وڃو ۽ هي يارهون جيڪو جنهن وٽان اسان جو مال هٿ آيو آهي ڪونه ٿو چي جيڪو چور آهي اسان جو چي ٿو جيڪو مال هاڻي هتي مطلب سڀ لفظن جي جيڪا اهڙي نموني سان الله تعاليٰ لفظ اهڙا رکيا آهن قرآن شريف ۾ يا هن اهڙي نموني سان چيو جيڪو جنهن وٽان اسان جو مال هٿ آيو آهي

هاڻي پهرين هو ته خبر پئي تورات مان ته شمعون کي پهرين روڪيو هئائين پر قرآن شريف ۾ ڪونهي ته ڪو شمعون کي روڪيائين يا ڪونه روڪيائين پر هاڻي هتي هي چوي ٿو هودا چوي ٿو آئون ڪونه ٿو وڃان تهين ڀلي وڃو ۽ نو ڄڻا گڏجي ۽ پنهنجو بنيامين کي هي ڪونه ٿو ڇڏي جو هي جيڪو عزيز مصر آهي ڌاريون ماڻهو الائي ڪير آهي هي ڪونه ٿو ڇڏي هاڻي تهين ڀلي وڃو هي سامان مون جو، ڀلي کڻي وڃو، آئون هت ويٺو آهيان. پٿر سان ٻڌي پنهنجي پاڻ کي يا پنهنجو ويٺو آهيان هتي، هاڻي ڇا ڪريان؟ هل جيستائين مون جو يا بابا حڪم موڪلي، پنهنجو اذن موڪلي، اذن معنيٰ اجازت موڪلي يا حڪم موڪلي ته تون اچ ڀلا هاڻي خير آ. يا پنهنجو آئون ڪونه ٿو چوان وعدو ڪري آيو هوس ته پنهنجو آئون اهو هودا به وعدو ڪيو هو، پنهنجي روبين به وعدو ڪيو هو، ٻنهي وعدو ڪيو هو.

اهو مطلب ته هو ۽ ان جي مطابق ڪيئن ڪرڻو هو. ومن قبل ما فرطتم في يوسف ۽ يوسف جي معاملي ۾ اسين اسان کان ڪوتاهي ٿي هئي، گهٽتائي ٿي اسان کان ڳالهه پوري نه ٿي اسان کان ما فرطتم في يوسف فلن ابرح پوء آئون نٿو هلان ان ڪري معنيٰ پوء پوء جي معنيٰ ٿيندي آهي ان سبب جي ڪري پوء نٿو آئون هلان ف ف جي معنيٰ آهي پوء. لن ابرح معنيٰ نه ٿو هلان، نه ابرح چران هتان نه ٿو چران پران هتان ڌرتي تان حتيٰ يأذن لي ابي جيستائين منهنجو پيء اجازت نه ڏئي هاڻي پنهنجو چوندو منهنجو پيء پر هونء چوندو آهي توهان جو پيء ٻئي لفظ سڀ استعمال ٿيندا هتي اباڪم هاڻي ڪٿي ابي ان ابي ابي معنيٰ منهنجو پيء حتيٰ ياذن لي ابي او يحڪم الله لي يا الله تعاليٰ منهنجي لاء ڪو حڪم ڪري يعني مون کي يا ماري ڇڏي يا مون کي ڪو ٻيو ڪو معجزو ڪري ڏيکاري يا ڇڏي يا ڇڏائي بنيامين کي يا ڪيئن به جيئن به ٿئي ڪا ڳالهه جيئن به ڪو فيصلو الله تعاليٰ وٽان ڪو اچي ته تيستائين آئون نٿو هلان او يحڪم الله لي وهو خير الحاڪمين سبحان الله سٺو سهڻو لفظ استعمال ڪري ٿو چوي ٿو الله تعاليٰ جيڪو آهي سو حڪم ڪرڻ وارو آهي سٺو سڀني کان ڀلو ڀلو حڪم ڪرڻ وارو ۽ هتي الله تعاليٰ جي حاڪميت جو هنن اعتراف ڄڻ ڪيو آهي هودا جيڪو آهي گهٽ ۾ گهٽ هاڻي اهو هودا جيڪو آهي سو ٿيندو وڃي ابو ڏاڏو پڙ ڏاڏو جيڪو مطلب ته چار سو پنج سو سالن کان پوء جنهن جو الاء ڪيترن سال ڇه سو ڪيترن سالن کان پوء هن جو فرزند جيڪي آهن حضرت داؤد عليه السلام هن جي اولاد مان حضرت سليمان عليه السلام جي اولاد مان پوء اها حڪومت ڪجهه هلندي ڪجهه وقت پوء اهي هن جا هودا جو اولاد آهن. وهو خير الحاڪمين هاڻ چئي ٿو ارجعو الي ابيڪم توهان موٽي وڃو توهان جي پيء ڏانهن ابي ان ابيڪم ابيڪم معنيٰ توهان جي پيء ڏانهن موٽي وڃو معنيٰ ساڳي توهان جو پيء يا منهنجو پيء يا هن جو پيء اهي سڀئي لفظ استعمال ٿيندا هن جو پيء هن بنيامين جو پيء هتي ابيڪم، توهان جو پيء، سڀني جو، يعني مون سوڌو به ڪونه ته اسان جو پيء، پوء وري ڪٿي چئي ٿو ته ابانا، اهو به چئي ٿو هتي ئي، ارجعوا الي ابيڪم فقولوا، پوء ان کي چئو، يا ابانا، اي اسان جا پيء، ان کي سڀئي لفظ به سيکاري ٿو ته ائين وڃي چئجو حضرت يعقوب عليه السلام کي، منهنجي پيء کي، توهان جي پيء کي، ائين وڃي چئجو، يا ابانا، اي اسان جا پيء، ان ابنک سرق، بيشڪ تنهنجو پٽ، جو پٽهين جيڪو آهي، تنهن چوري ڪئي، پٽ معنيٰ بنيامين ته پٽهين جيڪو آهي سو چوري ڪئي، ان ابنک سرق، وما شهدنا الا بما علمنا اسان ته شاهدي نه ٿا ڏئي سگهون ڪا به سواء ان جي جنهن جي اسان کي خبر ڪا هئي، اسان کي خبر هئي ته ڀئي هي جيڪو چوري ڪندو آهي ان کي اسين ٻڌي اسان پنهنجو غلام ڪري رکندا آهيون. اهو پاڻ وٽ دستور هو ۽ توهان وٽ به ڪيو هو پر تتي اوهان ان جي ياد ته ڪونه ٿو ڏياري پر هيڏانهن هن اشارو آهي ته ڀئي پاڻ ائين ڪندا آهيون پنهنجو ان سان سو انهيء ڪري اسان اها ئي شاهدي ڏنيسون ۽ ائين نه چئون ها ته ائين ڪونه ٿئي ها ته ڇڏي ها ڪي ڀلا ڪجهه وقت جيل ۾ وجهي وري ڇڏي ڏي ها يا ڇا ڪري ها خبر نه آهي مار ڪٽ ڪري ڇڏي ڏي ها يا جيڪو به دستور انهيء مصر جي ملڪ ۾ هو اهو ڪري ها پوء ڇڏي ڏي ها پر اسان شاهدي اها ڏني ته هو غلام ٿيندو، هاڻ ان کي غلام ڪري هن رکي ڇڏيو آهي. وما شهدنا شهادت سان چي ته ائين شهادت ڇو ڏني اٿو؟ ان ڪري ڏنيسون ائين جو اسان کي اها خبر هئي ته اهڙو ئي طريقو آهي پنهنجو غلام ڪري رکڻ جو وما شهدنا الا بما علمنا جيڪو اسان کي علم هو. هاڻ ڏس ان ڪري پوء هي اچي ٿو ته

جيڪو اسان چاهيو ته ٿئي. وما علمنا الا بما علمنا وما ڪنا للغيب حافظين ۽ اسين غيب جي حفاظت ڪرڻ وارا ڪونه هئاسون ته غيب ۾ ڇا آهي يا ڪهڙي خبر هئي اسان کي ته هن جي سامان ۾ اهو پيو آهي هن سامان هو ته سمجهان ٿي نه واقعي چوري ڪئي آهي تنهن ڪري هو چون ٿا هن ته چوري ڪئي اسان کي ڪهڙي خبر ته غيب ۾ ڇا آهي حالانڪه تورات ۾ به آهي ته هنن ان وقت به جيڪو آهي سو پونجي به وڌي آهي يعني جيڪي رقم هنن ڏني هئي اها به وڌائون سڀني جي هنن منجهه ۽ سامان ۾ ۽ پنهنجو پيالو به وڌائون پر هاڻي جڏهن چيڪ سان پيو ڪري هو جيڪو مؤذن پنهنجو اذان ڏيڻ ٻانگ وارو اعلان ڪرڻ وارو جيڪو آهي جيڪو به ماڻهو هنن جو ڪاراوو ڪمدار جيڪو وڏيري جو يوسف عليه السلام جو هو جڏهن چيڪ ٿو ڪري ته اها پونجي سڀني جي ملي ٿي پر پوء اهو اعتراض نه ٿا ڪري سگهن ته ڀئي هي پونجي ته پئي آهي يا اسان ته ڪونه وڌي هئي ۽ پنهنجو هي پر هن جي وري سامان مان پيالو به ملي ٿو پوء تورات ۾ آهي ته هي چوندو آهي آئون توهان سان نيڪي ٿو ڪريان توهان جي مون پونجي به وڌي آهي واپس هي ڪيو آهي تنهن وري توهان وري منهنجو پيالو به کڻي پيا وڃو. منهنجو پيالو اهو وري وڌيڪ ٿو چوي ڀئي تو پيالو جنهن وڌو آهي اسان جي پونجي ان ئي پيالو وڌو هوندو پر پوء اهو هجڻ سبب ڏئي نٿا سگهن پنهنجي عقل مطابق هن کي اها سمجهه ۾ ڪونه ٿي ايئن ٿي چون ته ڀئي جنهن سامان وڌو آهي اهو جيڪو رقم اسان جي پونجي وڌي آهي ٻيهر پونجي وڌائون مطلب ته تورات ۾ ئي آهي ته قرآن شريف ۾ واضح اهو ڪونهي ته پونجي وڌائون يا نه وڌائون پر پيالو وڌائون پر پيالو وڌائون حڪمت سان حضرت يوسف عليه السلام جي يوسف چيو ته پنهنجي ڀاء جي هن ۾ وڌائين سو سڌو رکيو پيا ڀاء جي هن ۾ وڌائين فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه پنهنجي ڀاء جي پنهنجو ڀاء ته هن جو بنيامين مائيتو پيئيتو ڀاء هن جو بنيامين آهي ٻيا به سڀئي ڀائر اٿس پر اهي پيئيتا ڀاء ته پيء جي طرفان ڀائر اٿس پر هي سڳو ڀاء هو ويڳا ڀاء جيئن سنڌي ۾ چئبو آهي ويڳا ڀاء معنيٰ معنيٰ ته هاف هاف برادر پر هي جيڪو آهي سو سڄو هول برادر ڪمپليٽ پنهنجو سڄي ٻنهي طرفن کان ڀاء آهي سو صرف بنيامين آهي ان جو پنهنجي سو چئي ٿو پنهنجو

يا پڇراء يعني ماڻهو ڪو موڪلي ڀلي يا تون پاڻ وڃ وڃي انهي ڳوٺ مان وڃي مصر جي وڃو يا جتي به اسان جو اهو سڄو واقعو ٿيو انهي وقت وڃي پڇيو هوندائون جتان واسال القرية التي انهي قريه کان انهي ڳوٺ کان انهي علائقي مان پڇ وڃي ماڻهن کان

انهن سان ئي گڏ شامل هيا. پوء جڏهن هنن جي ٻين قافلن وارن کي ٿورو اجازت ملي وئي هلي ويا هليا ۽ هنن کي ئي ته ڏهي ڄڻا يارهين ڄڻا رڪجي پيا مان چيو هاڻي هن کي وٺي ويا وري پوء ڏٺائون سامان سڙا کوليا تيسين هن قافلي چيو بابا اسين هلون ٿا جي چور به پڪڙجي پيا بابا اسان جو ته هن کي سڃاڻون ڪونه ٿا الائي ڪير آهي هليا آيا هئاسين ڀئي ڪنعان وڃان پوء ڪو ڀرسان ڪو ڀرسان واري ڳوٺ مان ڀرسان ائين قافلا اڳي ٿيندا هئا، ماڻهن کي خبر پوندي هئي ته ڀئي هڪڙو قافلي وارو وڃي پيو، پوء چئي پيو جڏهن وڃو ته پوء مون کي ٻڌائجو، چئي فلاڻي ڏينهن هلنداسون، اڄ کان پندرهن ڏينهن جمعي جي ڏينهن کي ڇنڇر جي ڏينهن کي آچر جي ڏينهن فلاڻي ڏينهن هلنداسون، فلاڻي تاريخ هلنداسون، پوء سڀئي فلاڻي هنڌ گڏ ٿجو، اتي اچي ملندا ولندا وينداسون، پوء گڏ هلندا وينداسون، پوء ائين ان حساب سان قافلا جيڪي آهن سي نڪرندا هئا ته ٻين ڳوٺن جا به هوندا ماڻهو، هي يارنهن ڄڻا اهي ڪو اڪيلا ڪونه ويا، اهي قافلي سان گڏجي ويا، انهيء ڪري حضرت پنهنجو چوي ٿو ته ڀئي انهيء قافلي وارن کان پڇ جيڪي اسان کان اڳ ۾ آيا، معنيٰ موٽي آيا اڳ ۾، پر هئا اسان سان گڏ، اقبلنا فيها وانا لصادقون، چي آهيون اسين سچا، بيشڪ اسين لا جو معنيٰ آهي ته بيشڪ ۽ حتماً ضرور اسين سچا آهيون. هاڻي هتي واقعي آهن ته ويچارا وري ضرور سچا،

ته آهيون اسين سچا، پر هاڻ اهو ڪر، سچا ته آهيو برابر، پر توهان ڪوڙا اڳ ۾ ثابت ٿي چڪا آهيو، هاڻ اسين ٿا چئون سچا، پر حضرت يوسف، يعقوب عليه السلام چئي ٿو ته ايئن آهيو ئي ڪونه سچا، ڇو پهرين توهان مون سان ڪوڙ ڳالهايو. هاڻ هيڪر جيڪو ڪوڙ شريعت جي حساب سان ۽ قانون جي لحاظ کان، هي جيڪو ويسٽرن قانون آهي هاڻي، اهو به اسان جي مطلب ته جتي ڪٿي ته جيڪڏهن ماڻهو ثابت ٿي وڃي ته هي ڪوڙو آهي ڪنهن به نموني سان ته پوء ان جي وري ڪا قبول نه ڪندا وٽنس پر هاڻي پاڪستان ۾ سڀ ڪجهه هلي ٿو پنهنجو هتي هزار دفعا ماڻهو ڪوڙو هجي ثابت ٿي وڃي کليو هزار چوريون هن تي ثابت ٿي وڃن کليون وري به جيڪو آهي هن جي شهادت جا جيڪا اسان وري وٺندا پر اهو شريعت جي لحاظ کان محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي شريعت کان جيڪو هڪڙو ماڻهو ڪوڙو ثابت ٿيو ان جي وري شهادت هن جي قبول ناهي ڪڏهن به ۽ قانون جيڪو ويسٽرن قانون جيڪو آهي اهو به ائين آهي ته جيڪڏهن هڪ ثابت ٿي چڪو فلاڻي ڪورٽ ۾ ته هي ماڻهو ڪوڙي شهادت ڏني هئي ته هن جي وري شهادت ڪٿي قابل نه ٿيندي ۽ اهو ريفرنس ڏيندا ته فلاڻي ڪورٽ ۾ فلاڻي دفعي جيڪو آهي سو هن ڪوڙو ثابت ٿيو هو هاڻي هن جي شهادت قابل ناهي. بس پوء اهو قانون هو پر هاڻي ان تي هلن نٿا ماڻهو پر ائين مطلب ته هي چوندا هاڻ اسان سچا آهيون چي سچا ته هاڻ ڀلي کڻي پندرهن دفعا هجو هو جيڪو بگهڙ واري ڳالهه ڪندا آهن ڇوڪرو ڇوڪرو چي بگهڙ کائي ويو بگهڙ کائي ويو بگهڙ کائي ويو وري چيائين مون تي ڀوڳ ڪيو وري چي بگهڙ کائي ويو وري مون تي ڀوڳ ڪيو وري

انا لصادقون قال هاڻ حضرت يعقوب عليه السلام چئي ٿو قال بل سو جڏهن پهتا اچي هي نو ڄڻا پنهنجا سامان کڻي جڏهن يوسف يعقوب عليه السلام کي اچي چيائون ڀئي هي واقعو هيئن ٿيو هيئن ٿيو هيئن ٿيو حضرت يعقوب عليه السلام هنن نون ڄڻن جي ڳالهه مڃي ڪونه ٿو اعتبار ڪونه ٿو ڪري چئي ڀلي تان سون جا ٿي پئو جا ڇا به ٿي پئو پر تان ڪوڙا آهيو ۽ توهان جي ڳالهه مون کي مڃڻ ۾ اچي ڪونه ٿي، آئون ڪونه ٿو مڃان، قال بل سولت لڪم انفسڪم امرا، ۽ اهو ساڳيو لفظ آهي جيڪو شروع ۾ پهريون دفعو چيو هئائين، چيو هئائين جيڪو يوسف عليه السلام کي وڪڻي آيا هئا تنهن وقت چيو هئائين ته توهان کي هڪڙي ڳالهه سهڻي لڳي آهي، سچي سولت سولي لڳي آهي، توهان جي نفس کي

گم ٿي اهو به مون کي موٽي ملندو، بنيامين جيڪو اهو به مون کي موٽي ملندو، شمعون به تيستائين وري موٽي به ويو پيو هلي جيڪڏهن هن کي رکيو به هجيس کڻي ته اهو به هاڻ موٽي آيو آهي پر چي مون کي سڀئي موٽي ملندا شم جيڪي يارهن ٻارهن ڄڻا مون کي موٽي ملندا عسي عسي الله ان ياتيني بهم جميعا سڀئي مون کي موٽي ملندا انه هو العليم الحڪيم عسي الله ان ياتيني بهم جميعا. هاڻي اهو هڪڙو وڏو پنهنجو پازيٽو ڇا چئجي ته اميد ڏيڻ وارو جيڪو لفظ آهي عسي الله ۽ هيء دعا آهي جيڪا عسي الله جنهن جو ڪو گم ٿي وڃي هليو ٻار ڪنهن شاء شيء کان هيء ڪو عسي الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحڪيم هاڻي هتي اسين وقفو ڪريون ٿا ان شاء الله آمنين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحفظنا واهدنا علي صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم